دۈشەنبە كۈنىدىكى بىر سائەتلىك ئاڭلىتىشىمىزدا ئاۋۋال ئاڭلايدىغىنىڭلار ئۇيغۇرلار ۋە خەلقئارا ۋەزىيەتكە دائىر قىسقا خەۋەرلەر. ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۇيغۇرلار ۋە خەلقئارا ئېقىم مەسىلىلىرى ھەققىدىكى تەپسىلىي مەلۇماتلار ھۇزۇرۇڭلاردا بولىدۇ. بۈگۈنكى خەۋەرلەرنى رادىيومىز مۇخبىرى جەۋلان تەييارلىدى.

ھالبۇكى خىتاي تاراتقۇلىرى بۇ قېتىملىق يەر تەۋرەش نۇقتىسىغا جىددىي قۇتقۇزۇش ئەترىتى ۋە ئەسلىھەلىرى ئەۋەتكەنلىكىنى خەۋەر قىلغان بولسىمۇ ئەمما يەر تەۋرەشتە ئۆلۈم يېتىم ياكى يارىلىنىش ھادىسىلىرىنىڭ بار يوقلىقى ھەققىدە ھازىرغا قەدەر خەۋەر بەرمىدى بۇ يەر تەۋرەشكە ئائىت دەسلەپكى سانلىق مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا بۇنداق يەر تەۋرىگەندە يەر تەۋرىگەن جايدىكى كىشىلەرنىڭ ھەممىسى ئۇنى سېزەلەيدىكەن بۇ خىل يەر تەۋرەش يەڭگىل ۋە ئوتتۇرا دەرىجىلىك ئاپەتلەرنى پەيدا قىلالايدىكەن ئوتتۇرا دەرىجىلىك يەر تەۋرىگەن جاي ئاقسۇ ئايكۆلگە بىر يۈز يىگىرمە سەككىز كىلومېتىر قارىكۆلگە بىر يۈز ئوتتۇز تۆت كىلومېتىر كېلىدىغان يەردە يۈز بەرگەن ۋۇلقانلارنى بايقاش ناملىق تور بېتىدە ئېلان قىلىنغان بۇ خەۋەردە يەنە مەزكۇر رايوندا يۈز بەرگەن ۋە يۈز بېرىش ئېھتىمالى بولغان يەر تەۋرەشلەر ھەققىدىكى سانلىق مەلۇماتلارنىڭ داۋاملىق يېڭىلىنىپ تۇرىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن خەۋەرلەردىن مەلۇم بولغىنىدەك ئۆتكەن يىل ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئون توققۇزىنچى كۈنى كېچىدە گەنسۇ ئۆلكىسىدە ئالتە پۈتۈن ئوندىن ئىككى بال يەر تەۋرەپ ئاز دېگەندە بىر يۈز يىگىرمە يەتتە ئادەم ئۆلگەن يەتتە يۈز ئادەم يارىلانغان بولۇپ ئۇيغۇر رايونىنىڭ گەنسۇغا چېگرىداش جايلىرىدا ۋە قىزىلسۇ ئوبلاستى ئاتۇش شەھىرىگە تەۋە قاراجۈل بازىرىدا بەش پۈتۈن ئوندىن بەش بال يەر تەۋرىگەن ئىدى.
ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى يىگىرمە بىرىنچى يانۋار كۈنى ئېكستا، يەنى ئىلگىرىكى تىۋىتتېردا بايانات ئۇچۇرى بېرىپ، داڭلىق ئۇيغۇر زىيالىيسى، ژۇرنالىست قۇربان مامۇتنىڭ قويۇپ بېرىلىشىنى تەلەپ قىلغان. ئۇچۇردا مۇنداق دېيىلگەن، ژۇرنالىست قۇربان مامۇت ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئامېرىكىغا كېلىپ تۇغقان يوقلاپ قايتقاندىن كېيىن تۇتقۇن قىلىنىپ ئون بەش يىللىق كېسىۋېتىلگەن. خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنى بىر يولىلا تۇتقۇن قىلىپ، ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ مەدەنىيەت كىملىكىنى يوقىتىشقا ئۇرۇنۇشلىرىدىن ھېساب بېرىشى كېرەك. مەزكۇر كومىتېت يەنە يىگىرمە ئىككىنچى يانۋار ئېكستا بەرگەن باياناتىدا دادىسىنىڭ نەزىرىسىدە دۇئا قىلغان ۋە ئۆيدە قۇرئان ساقلىغانلىقى ئۈچۈن تۇتۇلغان رەناگۈل غەنىنىڭ قويۇپ بېرىلىشىنى تەلەپ قىلغان ھەمدە خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن مۇشۇنداق ناھەق تۇتۇلۇپ، ئۇزۇن يىللىق كېسىۋېتىلگەن ئۇيغۇرلارنىڭ قويۇپ بېرىلىشى ئۈچۈن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن. ئۇنىڭدىن باشقا، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزاسى توم لانتوس باشچىلىقىدا قۇرۇلغان لانتوس كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئادالەت فوندى ناملىق خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتى ئون توققۇزىنچى يانۋار كۈنى ئېكستا بايانات بېرىپ، ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن بۇيان، خىتاي تۈرمىسىدە يېتىۋاتقان دوكتور گۈلشەن ئابباسقا ئەركىنلىك تەلەپ قىلغان ۋە ئۇنىڭ بۇ ھەپتە ۋىجدان مەھبۇسلىرى تىزىملىكىگە كىرگەنلىكىنى، يەنى ئۇنىڭ مەزكۇر فوندنىڭ ئەركىنلىكنى قوغداش پىروگراممىسىغا كىرگەنلىكىنى ئېلان قىلغان. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى ۋە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئون بىرىنچى يانۋار كۈنى ناھەق تۇتقۇن قىلىنغان سىياسىي مەھبۇسلار ھەرىكىتىنىڭ بىر يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ئايرىم ئايرىم بايانات ئېلان قىلىپ، خىتاي دائىرىلىرىنى ئۇيغۇر سىياسىي مەھبۇسلىرىدىن گۈلشەن ئابباس، راھىلە داۋۇت، ئەكبەر ئەسەت قاتارلىق زىيالىيلارنى قويۇپ بېرىشكە چاقىرغانىدى. مەلۇم بولۇشىچە، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى يىللاردىن بېرى خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋە بۇنىڭغا ئائىت قانۇن-نىزاملارنىڭ ئىجرا قىلىنىش ئەھۋالىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان بولۇپ، ھەر يىلى بۇ ھەقتە يىللىق دوكلات ئېلان قىلىپ، ئامېرىكا پىرېزىدېنتى ۋە دۆلەت مەجلىسىگە سۇنۇپ كەلمەكتە. شۇنداقلا ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنى خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى داۋاملىق ئوتتۇرىغا قويۇشقا چاقىرىپ كەلمەكتە.
خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورى شىنجاڭ گېزىتى تورىنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يانۋاردىكى خەۋىرىگە قارىغاندا، بۇ يىل قەشقەر كەسپىي تەربىيەلەش ئىنستىتۇتىدا يېڭىدىن ئالتە كەسىپ كۆپەيتىلگەن. يېڭىدىن ئالتە يۈز نەپەر ئوقۇغۇچى ئېلىش پىلانلانغان مەلۇماتلارغا قارىغاندا قەشقەر تېخنىكا ئىنستىتۇتى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى قۇرۇلۇپ رەسمىي ئوقۇغۇچى ئېلىشنى باشلىغان بولۇپ ئۇنىڭ قۇرۇلۇشى ئۇيغۇر رايونىدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق باشلىنىپ ئۇيغۇرلار كەڭ كۆلەمدە لاگېرلارغا سولانغاندىن كېيىنكى يىللارغا توغرا كەلگەن خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ ئۆتكەن يىل توققۇزىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنىدىكى خەۋىرىدە شاڭخەي شەھىرىنىڭ ياردىمىدە يەكەن ناھىيەسىدە قەشقەر كەسپىي تېخنىكا ئىنستىتۇتى قۇرۇلغانلىقى بۇ خىلدىكى كەسپىي تېخنىكا مەكتەپلىرىنىڭ ھەرقايسى ۋىلايەتلەردە كۆپلەپ قۇرۇلۇپ رايوندىكى شىركەت زاۋۇتلار ئۈچۈن كەسپىي خادىملارنى تەربىيىلەش رايون ئىقتىسادىنىڭ يۈكسىلىشى ۋە خەلقنىڭ پاراۋانلىقىنى ياخشىلاشقا ھەسسە قوشۇۋاتقانلىقى مەدھىيەلەنگەن ئىدى ئادرېئان زېنزنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە خىتاي دائىرىلىرى ئىلگىرى كەڭ كۆلەمدە تۇتقۇن قىلغان ئۇيغۇرلارنى كەسپىي تەربىيىلەش نامىدا لاگېرلارغا سولىغان بولسا كېيىنكى ۋاقىتلاردا ھەرقايسى جايلاردا كەسپىي تېخنىكا مەكتەپلىرىنى قۇرۇپ خىتاي زاۋۇتلىرىدا ئىشلەيدىغان تېخنىكىلىق ئىشچىلارنى كۆپلەپ يېتىشتۈرۈپ چىقىشنى پىلانلىغان خىتاينىڭ شىنجاڭ گېزىتى ۋە تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئونىنچى يانۋار كۈنى چىقارغان خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە ئاتالمىش شىنجاڭغا مائارىپ ئارقىلىق ياردەم بېرىش چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشقان خۇبېي ئۆلكىسى بورتالا ئوبلاستى كەسپىي تېخنىكا ئىنستىتۇتىدا ئوقۇۋاتقان ئون تۆت مىڭ ئوقۇغۇچىنى كەسپىي جەھەتتىن تەربىيىلىگەن ئىكەن بۇ ئوقۇغۇچىلارنىڭ كېلىش مەنبەسى ۋە مەكتەپنىڭ كەسپىي تەربىيىلەش خاراكتېرىنى كۆزدە تۇتقاندا ئۇنىڭ لاگېرلارغا مۇناسىۋەتلىك بولۇش ئېھتىمالىنى نەزەردىن ساقىت قىلغىلى بولمايدىكەن لاگېرلارنى ئاتالمىش كەسپىي تەربىيىلەش مەركىزى دەپ ئاتىغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۈگۈنكى كۈندە بىر قىسىم ياشلارنى مەخسۇس ئىشچى قىلىپ تەربىيىلىگەنلىكى ۋە خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى زاۋۇتلارغا ماڭدۇرغانلىقى مەلۇم ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل تۆتىنچى ئايدا باھار شامىلى ھەرىكىتىدە قەشقەردىن بىر كۈندە بىر يۈز ئىككى نەپەر ئۇيغۇر ياش خۇبېي ئۆلكىسىگە ماڭدۇرۇلغانىدى يېقىندا دەۋر ژۇرنىلىدا چىققان بىر ماقالىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئۆتكەن بىر يىلدا خىتاينىڭ كۈن تاختىلىرىنى چەكلىگەن ئامېرىكا دۆلەت ئىچىدە مەلۇم بېسىمغا دۇچ كېلىۋاتقان بولسىمۇ، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى كىشىلىك ھوقۇق قىممەت قارىشى ۋە قانۇننىڭ ھۆرمىتىنى قوغداش، ئەڭ مۇھىمى ئامېرىكىنىڭ يېشىل ئېنېرگىيە ساھەسىدە خىتايغا بېقىنىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن خىتاينىڭ كۈن تاختىلىرىنى ئىمپورت قىلىشنى داۋاملىق چەكلىمەكتە ئىكەن. بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ يېشىل ئېنېرگىيە سىياسىتىدە كۈن تاختا مۇھىم ئورۇن تۇتىدىغان بولۇپ، ئەمەلىيەتتىمۇ كۈن تاختا مەھسۇلاتلىرى دۇنيانىڭ يېڭى توك ئېنېرگىيەسى ئىشلەپچىقىرىش ساھەسىنىڭ بەشتىن ئۈچ قىسمىنى ئىگىلەيدىكەن. خىتاي بۇ ساھەدە ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلەشكە ئۇرۇنۇپ كەلگەن بولۇپ، ئون يىل بۇرۇن خىتاي دۇنيانىڭ كۈن تاختا بازىرىنىڭ قىرىق پىرسەنتىنى ئىگىلىگەن بولسا، بۈگۈنكى كۈندە سەكسەن پىرسەنتتىن كۆپرەكىنى ئىگىلىگەن. چۈنكى ئىككى مىڭىنچى يىللار خىتاي ھۆكۈمىتى توك ئاپتوموبىلى، لىتىي باتارېيەسى، كۈن تاختا قاتارلىق ئۈچ قۇرۇلۇش تۈرىگە نەچچە يۈز مىليارد دوللار سەرپ قىلغان ئىكەن. ماقالىدە ئېيتىلىشىچە، دۇنيادا ئىككىنچى چوڭ بازار بولغان ئامېرىكا بۈگۈنكى كۈندە يېشىل ئېنېرگىيە ھېسابلىنىدىغان كۈن تاختا ۋە لىتىي باتارېيەسىگە ئەڭ كۆپ ئېھتىياجلىق بولسىمۇ، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى بويىچە خىتاينىڭ كۈن تاختىلىرىنى چەكلەپ كەلگەن. چۈنكى پاكىتلارنىڭ كۆرسەتكىنىدەك، خىتاينىڭ دۇنياغا ئېكسپورت قىلىۋاتقان كۈن تاختىلىرىنىڭ يېرىمى دېگۈدەك ئۇيغۇر رايونىدىكى بىرىكمە كىرىستال ئىشلەپچىقىرىش بىلەن باغلىنىشلىق ئىكەن. ئۇنىڭ ئىشلەپچىقىرىلىش جەريانى ناھايىتى جاپالىق، مەينەت ھەم مۇھىت بۇلغايدىغان شەكىلدە بولىدىكەن. ئامېرىكا ھازىر ۋيېتنام، تايلاند، كامبودژا قاتارلىق دۆلەتلەردە قۇراشتۇرۇلغان كۈن تاختىلارنى ئىمپورت قىلىۋاتقان بولۇپ، ئەمما ئۇنىڭ مۇھىم زاپچاسلىرىنىڭ يەنىلا خىتايدا ئىشلەنگەنلىكى ئاشكارىلىنىشقا باشلىغان. ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە، ئامېرىكا مۇشۇ ۋاقىتقىچە خىتاينىڭ ئەرزان باھالىق كۈن تاختىلىرىدىن كېلىدىغان مەنپەئەتتىن ۋاز كېچىپ، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى داۋاملىق ئىجرا قىلىۋاتقان بولۇپ، بۇنىڭدىن كېيىنمۇ مۇشۇ يولدا مېڭىشى كېرەك ئىكەن. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى، ئامېرىكا-خىتاي رىقابىتى ئالاھىدە كومىتېتى قاتارلىق سىياسەت بەلگىلىگۈچى ئورۇنلار بۇ جەھەتتە مۇستەھكەم مەيداننى ئىپادىلەپ كەلگەن ھەم بەزى قوشۇمچە قانۇن لايىھەلىرىنى ۋە تەكلىپلەرنى سۇنغان. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بۇنىڭدىن كېيىن ۋيېتنام ۋە تايلاندتىن كېلىدىغان كۈنتاختىلارغا تېخىمۇ ئېغىر چېگرا بېجى قويۇشى، خىتاينىڭ كۈنتاختىلىرىنى كۆپلەپ ئېلىۋاتقان ياۋروپاغا بېسىم قىلىشى كېرەك ئىكەن. شۇندىلا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن پايدا يەۋاتقان خىتاينى چەكلىگىلى، ئەڭ مۇھىمى كۈنتاختا مەھسۇلاتلىرىدا خىتايغا تايىنىشتىن قۇتۇلغىلى بولىدىكەن.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش دۆلەت ئىچىدە ئۇيغۇرلار بىلەن تارىخىي باغلىنىشى ۋە ئېتنىك ئورتاقلىقى قويۇق بولغان ئۆزبېكىستان بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى كۈچەيتىشى دىققەت قوزغىماقتا خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورى شىنجاڭ گېزىتى تورىنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يانۋار كۈنى چىقارغان خەۋىرىگە قارىغاندا

ئۆزبېكىستاننىڭ مۇئاۋىن باش مىنىستىرى خوجايېف خىتاينىڭ سىناقتىن ئۆتكەن دوست ئىكەنلىكىنى ئىككى دۆلەت رەھبەرلىرىنىڭ ئورتاق تىرىشچانلىقىدا ھەر قايسى ساھەلەر بويىچە ھەمكارلىقنى تېخىمۇ ئىلگىرى سۈرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن خەۋەرگە قارىغاندا بۇ يىغىنغا يەنە ئۆزبېكىستاننىڭ ھەر قايسى ئوبلاست شەھەر باشلىقلىرى سودا ۋە كارخانا ۋەكىللىرى شۇنداقلا ئىچكىرى خىتاينىڭ ھەر قايسى ئۆلكە شەھەر ۋە ئاپتونوم رايونلىرىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئەمەلدارلار ئىشتىراك قىلغان يىغىندا يىگىرمە نەچچە تۈرلۈك كېلىشىم ئىمزالانغان بۇنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇر رايونى بىلەن سەمەرقەنت تاشكەنت ۋە ئەندىجان ئوبلاستلىرى ئوتتۇرىسىدا دوستلۇق ھەمكارلىقى ئورنىتىش شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى سودا ھەمكارلىقى رايونى قۇرۇش بىڭتۈەننىڭ ھەرقايسى دىۋىزىيە شەھەرلىرى ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەت ئورۇنلىرى مەكتەپ ۋە ئالىي مەكتەپلەر ئارا ھەمكارلىق تۈرى يولغا قويۇش قاتارلىق كېلىشىملەرنىڭ بارلىقى مەلۇم بۇنىڭدىن باشقا جياڭسۇ ئۆلكىسىنىڭ جېنجياڭ شەھىرى ئىچكى موڭغۇل ئاپتونوم رايونىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلارمۇ ئۆزبېكىستان تەرەپ بىلەن ھەمكارلىق كېلىشىمى ئىمزالىغان شىنجاڭ گېزىتىنىڭ ئىلگىرىكى خەۋىرىدە ئۆزبېكىستان باش مىنىستىرى ئابدۇللا ئارىپوفنىڭ ئۆتكەن يىل توققۇزىنچى ئايدا ئۈرۈمچىدە ما شىڭرۇي بىلەن كۆرۈشۈپ ئىككى دۆلەتنىڭ شېرىكچىلىك مۇناسىۋىتىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى مۇزاكىرە قىلغانلىقى ئۆزبېكىستاننىڭ بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق يىغىنلىرىدا خىتاينى ئىزچىل قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەنلىكى خەۋەر قىلىنغانىدى ئۆزبېكىستاننىڭ خىتايدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى فەرھاد ئازىيېفنىڭمۇ ئۆتكەن يىل ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئاخىرى ئۇيغۇر رايونىنى زىيارەت قىلىپ سۆھبەتتە بولغانلىقى مەلۇم خىتاينىڭ بۇ قېتىم ئۆزبېكىستان بىلەن ھەمكارلىقنى تېخىمۇ كۈچەيتىشى ئۆزبېكىستاندىكى سودىسىنى كېڭەيتىش ئۈچۈن بولۇۋاتقانلىقى مەلۇم چۈنكى غەرب دۆلەتلىرىدە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەش ياكى بايقۇت قىلىش داۋاملىشىۋاتقاندا خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىگە قاراتقان ئېكسپورتىنى ئاشۇرۇۋاتقانلىقى بىلىنمەكتە يەنە بىر ياقتىن بۇ ھەمكارلىق مۇنبىرىنىڭ ئېچىلىشى بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ ئالدىمىزدىكى يىغىنى ھارپىسىغا توغرا كەلگەن بولۇپ خىتاينىڭ يەنە ئۆزبېكىستاننى ئۆز يېنىغا تارتىشنى مەقسەت قىلىۋاتقانلىقى كۆرۈلمەكتە
قىلىشماقتا. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى مېھرىبان. يۇقىرىدا قىسقا خەۋەرلەرنى ئاڭلىدىڭلار. تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. بۈگۈن بۇنىڭدا رادىيومىز مۇخبىرلىرى ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدا ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتى ۋە خەلقئارا ئېقىم مەسىلىلىرىگە دائىر تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت، ئوبزور قاتارلىق پروگراممىلار ھۇزۇرۇڭلاردا بولىدۇ. خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئۇيغۇر رايونىدا باشلانغان چوڭ تۇتقۇنى يەتتىنچى يىلىغا قەدەم قويغان بىر پەيتتە، تۇتقۇننىڭ كۆلىمى ۋە تەسىرىگە دائىر نۇرغۇن دەلىللەر ئاشكارىلانغان بولسىمۇ، ئۇنىڭ تەپسىلاتىغا ئائىت نۇرغۇن دېتاللار يەنىلا ئاشكارىلىنىشنى كۈتۈپ تۇرماقتا. نۆۋەتتە قازاقىستاندا ياشاۋاتقان گۈلپىيە قازىبېك ئەينى ۋاقىتتا تۇتقۇنغا قاتنىشىپ، غۇلجا ناھىيەسىنىڭ بىر يېزىسىدىكى نۇرغۇن تىراگېدىيىلىك ھادىسىلەرگە شاھىت بولغان سابىق پىلانلىق تۇغۇت كادىرى. ئۇ رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ئۆزى شاھىت بولغان تىراگېدىيىلىك ھادىسىلەرنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز ئەركىننىڭ ئۇنىڭ بىلەن بولغان سۆھبىتىنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن. گۈلپىيە قازىبېك مىڭ توققۇز يۈز توقسان توققۇزىنچى يىلدا ئەينى ۋاقىتتىكى شىنجاڭ تېببىي ئىنستىتۇتى تارماق مەكتىپىنىڭ كىلىنىكىلىق داۋالاش كەسپىنى پۈتتۈرۈپ، غۇلجا ناھىيەسىگە قاراشلىق دۆڭمازار بازىرىنىڭ پىلانلىق تۇغۇت كادىرى بولۇپ تەقسىم قىلىنغاندا كۆڭلىگە كەلگۈسىدە بىر داڭلىق دوختۇر بولۇش ئارزۇسىنى پۈككەنىدى. لېكىن ئۇ مىڭ توققۇز يۈز توقسان توققۇزىنچى يىلدىن تاكى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلغىچە يىگىرمە يىلدا غۇلجا ناھىيىسىنىڭ دۆڭمازار قارىياغاچ ئەۋلىيا يېزىلىرىدىكى پىلانلىق تۇغۇت كومىتېتلىرىدا ئىشلەشكە مەجبۇر بولىدۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن ئېيتقاندا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى رايوندىكى مىليونلىغان ئىنسانلارغا ئوخشاشلا ئۇنىڭ ھاياتىدىكى بىر بۇرۇلۇش نۇقتىسىدۇر ئۇ بىر يېزا پىلانلىق تۇغۇت كادىرى بولۇش سۈپىتىدە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان شى جىنپىڭنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ستراتېگىيەسى نامىدىكى كەڭ كۆلەملىك باستۇرۇش ھەرىكىتىدە ئۇنىڭغا مەجبۇرىي ئىشتىراك قىلىدۇ گۈلپىيە قازىبېكنىڭ ئېيتىشىچە ھەممە ئىش ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلنىڭ بىر كېچىسى تۇيۇقسىز باشلانغان دۆڭمازاردا ئون يىل ئۆتكۈزدۈم

ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى ئون تۆتىنچى يىلى بىزگە بۇلار ئىشلارنىڭ ھەممىنى ئاشۇ ۋاقىتتىن باشلاپ ئىشلىتىپتىغۇ مەسىلەن بىزگە كەنتكە چۈشۈرۈۋېتىپ تۆۋەنگە خەقلەرنىڭ ئۆيىگە بېرىپ كىمنىڭ ئۆيىدە قۇرئان كىتاب بار كىمنىڭ ئۆيى ناماز ئوقۇۋاتىدۇ كىم قازاقىستانغا چىقتى كىم كىمنىڭ نىكاسىنى ئوقۇدى كىم نىكا ئوقۇمىدى دېگەن ئاشۇلارنىڭ ھەممىسىنى بىزگە يازغۇزۇپ ئەكەپتىغۇ بىز ئاشۇلارنى ھەممىسىنى بېرىپ ئەكەپتۇق ئەمدى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى كەلگەن ۋاقىتتا بۇلار تۇيۇقسىز ئۇنداق ئورۇنلاشتۇرۇش يوق. تۇيۇقسىز بىر كېچىدە شۇ ۋاقىتلاردا بىزنى كەچكىچە مۇشۇ يېزىغا ياتقۇزۇۋالاتتى. ئۆيگە قايتۇرمايچۇ مەسىلەن، خەقنىڭ ئۆيىگە قونسا دېگەن بىر قونۇش باھانىسى بىلەن. دەپ باشتا ئاشۇنداق بولدى. ئاشۇ سىياسەتتىن پايدىلىنىپ ئولتۇرۇپ بىر كۈنى بىزنى ھەممىمىز كېچىدە يىغدىدا،

مائاشتىن تۇتۇپ يا بولمىسا چوڭ يىغىنلاردا بىز ئۆزىمىز كۆچەتمە ئاشۇنداق قىپ ئېلىشىپ كەتتى ئالدىدا بىر ھەپتىدە. ئاشۇ كۈنى ئۇنداق ئىشلار يوقتا، يېرىم كېچىدىلا ئاشۇ ھەممىنى ئىسقىرتىپ ئاشۇ يەردىن چاقىرىۋالدى، چىقتۇق. يېرىم كېچىدە ئاشۇ ئادەملەرنى تۇتۇشقا ئەۋەتتى، يېرىمىنى ئەكەتتى، يېرىمى قالدى. ئاشۇ كۈنى كەچتە بولغاچقا.

جىقراقى ئەرلەر، ئاندىكىن ئاياللارمۇ بار. مېنىڭ ئۆزۈمنىڭ ئېسىمدە قالغىنى ئاشۇ كۈنى كېچىدە ئەڭ ئېغىر كەلگىنى بىر ئاپىمىز بارتى، چوڭ ئاپا.
كىمتى؟ ئىسمىنى بىلەمسىز؟ ئىسمىنى بىلمەيمەن، ئۆزبېكىستان ئادەملەر جىق ئۇيەردە ئون مىڭدىن ئارتۇق نوپۇسلۇق. ئاشۇ كۈنى ئەڭ ئېغىر كەلگىنى بىزگە ئۇ ئاپا پالەچكەن.

ئاشۇ كۈننىڭ تۇتقاننىڭ ئۆزىدە يۈز سەكسەندەك ئادەمنى بىراق ئەكەتتىغۇ بۇلار. نەگە ئەكەتتى بۇلار؟ نەگە ئاپىرىپ سولىدى شۇ كۈنى ئېلىپ كەتكەنلەرنى؟ بۇنىڭدىن خەۋىرىڭىز بارمۇ؟
ئاا. ياق ئۇلارنى بىلمەيمەن. ئۇنداق بولسا بىزنىڭ غۇلجا ناھىيىدە ئون ئىككى ئورۇن بار. ئايتا تۇتۇپ تۇرۇش لاگېرىدىن ئون ئىككى ئورۇن باردا ھەر بىر ئادەمنىكى ئوخشىمايدۇ. مەسىلەن، بىرسىنىكى ئۈچىنچى ئوتتۇرىغا ئاپىرىدۇ، بىرسىنى بىرىنچى ئوتتۇرىغا ئاپىرىدۇ، بىرسىنى پارتىيە مەكتەپكە ئاپىرىدۇ.

سەن ئاشۇنى يەتكۈزسە دەپ ئاشۇ ئەتىسى يەنە كادىرغا ئورۇنلاشتۇردى ئاشۇنى ئۆيگە ئەتىسى كادىر بېرىپ سېنىڭ ئوغلۇڭ ياكى قىزىڭ ياكى بالاڭ ما سەۋەبتىن تۇتۇلدى تۇتۇلدى دېمەيمىز ئۆگىنىش تەربىيىلەشكە ئەكىرىپ كەتتى ئەتىسى سىز بارغان ۋاقتىڭىزدا قايسى ئائىلىلەرگە بېرىپ ئۇلارنىڭ بالىلىرىنىڭ ياكى ئاتا ئانىلىرىنىڭ تۇتۇلغانلىقىنى نېمە سەۋەبتىن تۇتۇلغانلىقىنى يەتكۈزدىڭىز يەتكۈزدىڭىزمۇ سىز
يەتكۈزدۇق ما ئادەمنىڭ ئىسمىنى ئۇنتۇپ قېلىۋاتىمەن ئاكا ئۇ قىزىلبۇلاق كەنتى بىزنىڭ داداملار دېمەتلىكقۇ دەيمەن شۇ خادا ئاتمىش نەچچە ياشلىق بالىلىرىنىڭ ھەممىسى چوڭ بولۇپ كەتكەن نەۋرىلىرى باردا مەسىلەن ئاشۇ ئۆيدىكى ئاشۇ نېمىنىڭ سوت نېمىسىنى ئاپارغان ۋاقىتتا قىرىق بەش يىلغا سوتلانغان ئاشۇ ئادەمنى ئاتمىش ياشلىق ئادەمدە شۇچە نېمە ئۈچۈن دېگەن ۋاقىتتا ئۇ ئادەم ئاشۇ ئىككى بالىسىنى توققۇز ياش ئون ياش ۋاقىتلاردا قۇرئان ئۆگىنىدىغان يەرگىچۇ قۇرئان كۇرسى بار سۈرىلەرنى ئۆگىنىدىغان قۇرئان كۇرسى بولغاندا ھېلىقىدەك مەخسۇس كۇرس ئەمەس مېچىتنىكى ئىماملارغىچۇ بىزنىڭ ئۇ يەرلەردە مۇنداق مۇنداق نېمىلەر يوققۇ مەسىلەن مەملىكەتنىڭ دىپلوملىرى بار ئىماملارغا بېرىدىغۇ ئۇلار ئاشۇنىمۇ ئېتىراپ قىلمىدىغۇ بۇلار ئاشۇ داداسىنىكى ئەمدى ئاتىنىكى ئاشۇنىڭ بالىسىنىڭ ئۆزى بىز دېمەتتى شۇ چاغلاردا ئوتتۇز بەش ئوتتۇز ئالتە ياشلاردا كۆچەم نەۋرىسى كۆچەم نەۋرىسىنىڭ ئۆزى بىر يەتتە سەككىز ياش يەتتە ئوقۇيدىغان بىر ئاشۇ ئادەمنى قىرىق بەش يىلغا سوتلىدى ئىككى ئوغلىنى كىچىك ۋاقتىدا قۇرئان كۇرسىغا بەرگەنلىكى ئۈچۈن قىرىق بەش يىل كېسىۋەتتىما قىرىق بەش يىل كېسىلدى ھازىر ئۇ ئادەم بارمۇ يوقمۇ بىلمەيمەن ئىسمى ئېسىڭىزدە بارمۇ ئادەمنىڭ يوق ئېسىمدە يوق ئادەملەر بەك جىقتا ئەۋلىيا يېزىسىدا يەنە بىر ئىمام بالا بار، ئۇ بالىمۇ شۇ ھازىر بىز دېمەتلىك، ئوشۇ چاغلاردا ئۇ بالىمۇ قىرىق نەچچە ياشلاردىكى ئاشۇ مەسچىتنىڭ ئىمامى، ئۇنىڭمۇ يىگىرمە بەش يىل سوتلاندى. ئۇنىڭ بالىلىرى كىچىك.
ئۇنىڭغا نېمە دەپ ئارتتى گۇناھنى ئۇنىڭغا؟

ئۆگىنىشكە ئاپىرىپ بەش ئاي ياتقۇزۇپ چىقتى. ئاشۇ بەش ئاي جەريانىدا بىر ئۆيدىن تۆت ئادەمنى بىراق ئەكەتتى.
كىچىك دادىڭىزنىڭ ئائىلىسىدىن. ھە. قەيەردىتى ئۇلارنىڭ ئولتۇرۇشلۇق ئورنى؟
دۆڭمازاردا. بىر بالىسىنى قازاقىستانغا چىقتىڭ دېدى. ئۆزىنى مېشىتكە باردىڭ دېدى. بىر قىزى توي قىپ كەتكەن. سەن زاڭسىز نىكالىنىپسە دەپمۇ ئەيتاۋۇر بىر بانا سەۋەب ئۇ قىزىنى ئەكەتتى. يەنە بىر بالىسىنى قۇرئان ئۆگەندىڭ دەپ ئەكەتتى.
ئەمدى مۇشۇ تۇتقۇنلاردا بۇلا بۇ بولۇۋاتقان ئىشلارنى نېمە دەپ چۈشەندۈرىدۇ يۇقىرىدىكىلەر سىلەرگە بىر چۈشەنچە بەردىمۇ ئاكا مەن بىر سىياسىي قانۇن شۇجىسى بارتى ئاشۇ كىشىدىن مەن ئۆزۈم بىۋاسىتە سورىدىمدا بىز نېمە ئىش قىلىۋاتىمىز نېمە ئىش قىلىپ مۇشۇنداق ئىشلەيمىز بۇلارنىڭ جازاسى نېمە بۇلارنىڭ نېمىسى نېمە بۇ بۇرۇن نېمە ئۈچۈن بىز مۇشۇنداق ئادەملەرنى تۇتمايمىز دېگەن ۋاقتى ئۇ ماڭا دېدىغۇ بۇنى سورىماڭ دېدى بۇ مەڭگۈ داۋاملىشىدۇ دېدى. بۇلارنى سەن بۈگۈن كىرىپ كەت دېگەن بىلەن ئەتە سەنمۇ ئاشۇ يەرگە بارىسەن. ھەممە ئادەم ئاشۇ يەرگە بېرىپ ئۆزىنىڭ ئىدىيەسىنى ئۆزگەرتىپ چىقىشى كېرەك دېدى. ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلنىڭ ئاخىرلىرىدا ئائىلە مۇناسىۋىتى بىلەن قازاقىستانغا كۆچۈپ چىققان گۈلپىيە قازىبەك مەخسۇس زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇنىدا ئۆزىنىڭ ئەۋلىيا يېزىسىدا شاھىت بولغان تراگېدىيىلىك ۋەقەلەرنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. ئۇ بىر يېزىلىق ھۆكۈمەت كادىرى بولۇش سۈپىتىدە خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇنىغا مەجبۇرىي قاتنىشىپ باستۇرۇشنىڭ كۆلىمى تەسىرى ئۇنىڭ شىددەتلىك دەرىجىسىگە شاھىت بولغان ۋە ئۇنىڭغا ئاشكارا گۇۋاھلىق بەرگەن ئىنتايىن ئاز ساندىكى سابىق يېزا كادىرلىرىنىڭ بىرىدۇر يۇقىرىدا گۈلپىيە قازىبەك بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىمىزنىڭ بىرىنچى قىسمى دىققىتىڭلاردا بولدى. بۇ پىروگراممىنى ئەركىن تەييارلىدى.
ب د ت دا يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار باشلىنىدىغان خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىنى ئۇنىۋېرسال قەرەللىك تەكشۈرۈشكە يېقىن قالغان مەزگىللەردىن باشلاپ، خىتاي بارلىق تەشۋىقات سۇپىلىرىدا ئۇيغۇرلارنىڭ ناخشا ئۇسسۇللۇق ۋىدىيولىرى بىلەن ئىشلەنگەن شىنجاڭ ياخشى جاي قىسقا فىلىملىرىنى كۈچەپ تارقاتماقتا. خىتاينىڭ بۇ كۆز بويامچىلىقلىرىغا قارشى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ۋە چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلار BDT ۋە خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى باھالاشقا قاتنىشىدىغان ئەزا دۆلەتلەرنى خىتاينىڭ كۆز بويامچىلىقىدىن ئاگاھلاندۇرماقتا، شۇنداقلا ئۇلاردىن مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقىلار ئۈستىدىن سادىر قىلىۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىدىن قېچىپ قۇتۇلۇشىغا ئەمدى يول قويماسلىقنى تەلەپ قىلماقتا. بۇ ھەقتە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە تەييارلىغان پروگرامما

BDTغا ئەزا بىر يۈز توقسان ئۈچ دۆلەتنىڭ ھەر بىرى قاتنىشىش ھوقۇقىغا ئىگە ئىكەن. ئۇنىۋېرسال قەرەللىك باھالاش خىزمەت گۇرۇپپىسى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى يىگىرمە ئالتىنچى يانۋارغىچە خىتايغا بېرىلگەن تەۋسىيەلەرنى قوبۇل قىلماقچى. تەكشۈرۈلۈۋاتقان دۆلەت تەكشۈرۈش جەريانىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان تەۋسىيەلەرگە قارىتا مەيدانىنى ئىپادىلەيدىغان بولۇپ، مەلۇم بولۇشىچە ئاساسلىق كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى ۋە چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر، تىبەت، ۋە خوڭكوڭ تەشكىلاتلىرى ۋەكىللىرى بۇ يىغىن ئېچىلىشتىن بىر قانچە كۈن ئىلگىرىلا جەنۋەگە ۋەكىللەر ئۆمەكلىرىنى ئەۋەتىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى ئاشكارىلاش ئۈچۈن ھەر تۈرلۈك نامايىش ۋە كۆرگەزمە پائالىيەتلىرىنى باشلىغان.

خىتاينىڭ خېلى ئىلگىرىلا ئۆزىنىڭ مۇداپىئە ۋە تەشۋىقات ھەرىكىتىنى ھەر تۈرلۈك ۋاسىتىلەر بىلەن باشلىۋەتكەنلىكى مەلۇم ئىدى. خىتاينىڭ يالغۇز ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرى ئارقىلىقلا ئەمەس، بەلكى يۇقىرى دەرىجىلىك ھۆكۈمەت ۋە دىپلومات خادىملىرىمۇ ئۆزىنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇ سەھىپىلىرىدىن پايدىلىنىپ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى يالغانغا چىقىرىش ئۈچۈن تەييارلىغان شىنجاڭ ياخشى جاي تەشۋىقات ۋىدىيولىرىنى تۇشمۇتۇشتىن تارقىتىپ كۈچىنىڭ بارىچە تەشۋىقات ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى كۆرەلەيمىز. خىتاينىڭ پاكىستاندىكى ئەلچىسى جاڭ خېچىڭنىڭ يىگىرمىنچى يانۋار ئۆزىنىڭ ئېكستىكى شەخسىي ھېسابىدا تارقاتقان شىنجاڭ ئەزەلدىن ياخشى جاي نامىدىكى

بۇنىڭدىن ئىلگىرى خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىنى قەرەللىك باھالاش، يەنى تەكشۈرۈشى ئايرىم-ئايرىم ھالدا ئىككى مىڭ توققۇزىنچى، ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى ۋە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلىدا ئېلىپ بېرىلغان ئىدى. بۇ قېتىملىق تەكشۈرۈش جەريانىدا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزلىرىنىڭ دۆلەت ئىچىدىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىنى ياخشىلاش ئۈچۈن قوللانغان ھەرىكەتلىرىنى ئاشكارا ئېلان قىلىشى، ھەمدە باشقا دۆلەتلەر ئوتتۇرىغا قويغان كىشىلىك ھوقۇق تەۋسىيەلىرىگە جاۋاب بېرىشى ۋە ئۇلارنى قوبۇل قىلىش قىلماسلىقنى قارار قىلىشى كېرەك. ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ خادىملىرىدىن لۇئىسا گرېف خىتاينىڭ بۇ قېتىممۇ مەسئۇلىيىتىدىن يەنە قېچىشنىڭ كويىدا ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىقىدىن ھەيران قالمىغان بولسىمۇ، بەزى كۆز بوياش تاكتىكىلىرىنىڭ ئېلىپ كېلىدىغان تەسىرلىرىگە سەل قاراشقا بولمايدىغانلىقىنى ئاگاھلاندۇرۇپ مۇنداق دېدى. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇزۇن مەزگىلدىن بۇيان نۇرغۇن مەبلەغ ئاجرىتىپ، تەتۈر تەشۋىقات قىلىپ كەلمەكتە. ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى بۇلارغا خىتاينىڭ ئىنكار قىلىش، خاتا ئۇچۇر تارقىتىش، كاللا يۇيۇش ئوپېراتسىيەسى دەپ باھا بېرىپ كەلدۇق. ھەتتا بۇنىڭغا يىگىرمە يىلدىن ئاشتى دېسەك بولىدۇ. ھازىر قارايدىغان بولساق، خىتاي ھەممىدىن بەك ساياھەتچىلىك، يەنى شەرقىي تۈركىستانغا ساياھەتچىلىكنى بەكرەك ئوتتۇرىغا چىقىرىش تاكتىكىسىنى قوللانماقتا. خىتاي شەرقىي تۈركىستان ناھايىتى بىخەتەر ۋە پاراۋان دەپ تەشۋىق قىلىش ئۈچۈن ياللانغان تەشۋىقاتچىلىرىنى، ئىجتىمائىي تاراتقۇ چولپانلىرىنى، بەزى خىتاي ۋە ئۇيغۇرلارنى ئىشقا سالماقتا. بۇ تەشۋىقاتلارنىڭ ئىچىدىكى بىرەر سۈرەتلىك ئۇچۇر ياكى بىر ۋىدىيو ئەگەر مەلۇم بىرەيلەننىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى تۇنجى كۆرگەنلىرى بولسا، بەلكى بۇنىڭغا ئىشىنىپ قېلىش ئېھتىماللىقىنى يوق دېيەلمەيمىز. ھەتتا باھالاش نەتىجىسىنى بېكىتىدىغان بەزى ھۆكۈمەتلەرنىڭ قارار ئېلىشىغىمۇ تەسىر قىلىشىدىن ئەندىشە قىلىمىز. شۇڭا خىتاينىڭ بۇ خىل تەشۋىقاتلىرىغا قارشى، ھازىر جەنۋەدە ئۇيغۇرلار، تىبەتلەر ۋە خوڭكوڭلۇقلار بىرلەشمە پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بارماقتا. بې دې تې خادىملىرى ۋە باھالاشقا قاتناشقان دۆلەتلەر ئېزىلگەنلەرنىڭ ئاۋازىغا سەل قارىماسلىقى كېرەك. بىز ئۇلارنى ھەقىقەتكە ئالاھىدە ئېتىبار بېرىشكە چاقىرىمىز. لويىسا خانىم، مەيلى خىتاي قانداقلا تەتۈر تەشۋىقات ئېلىپ بارسۇن، بۇ قېتىمقى باھالاشتا ئۇنىڭ جىنايەتلىرىدىن قېچىپ قۇتۇلالمايدىغانلىقىغا يەنىلا ئۈمىدلىك قارايدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى. ئەلۋەتتە، بېدېتېنىڭ بۇ قېتىملىق قەرەللىك باھالاش خىزمەت گۇرۇپپىسى يىغىنىغا تەۋسىيەلەرنى تاپشۇرۇش قەرەلىدىن بۇرۇن، ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىمۇ باشقا كىشىلىك ھوقۇقنى ھىمايە قىلغۇچى نۇرغۇن تەشكىلاتلار قاتارىدا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتى ۋە خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق، مەجبۇرىي ئەمگەك، دىنىي ئەركىنلىكنى باستۇرۇش جىنايەتلىرىنى پاش قىلىدىغان دوكلات ھەمدە بىرلەشمە تەۋسىيە تەلەپلىرىمىزنى يوللىدۇق. بۇ قېتىم ئوخشىمايدىغان يېرى شۇكى، خىتاينىڭ يېقىنقى كىشىلىك ھوقۇق تەرەققىياتلىرىنى ئىز قوغلاش ۋە گەۋدىلەندۈرۈشتە ئەڭ نۇقتىلىق ۋە رەت قىلغىلى بولمايدىغان ئەڭ مۇھىم پاكىتنىڭ ئۆزى، BDT سابىق كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېت ئۇيغۇر دىيارىنى ئۆزى زىيارەت قىلىپ ئېلان قىلغان خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقىنى ئىسپاتلايدىغان دوكلات، BDTنىڭ خىتاينىڭ ئالدىغا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى، ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنىڭ ئىسپاتىنى قويۇشىنى ۋە خىتايدىن بۇلارغا ھەقىقىي جاۋاب ئېلىشىنى تەلەپ قىلىمىز.

ئۇيغۇر ژۇرنالىست ئەركىن تۇرسۇنغا ئوخشاش كىشىلەرنى ئۇنتۇپ قالماسلىقنى تەلەپ قىلىپ كەمەكتە. زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىغان ئارافات ئەركىن ئۆزىنىڭ خىتاينى ئۇنىۋېرسال قەرەللىك باھالاش ئاخىرلاشقىچە ھەر كۈنى بىر ۋىدېئو تارقىتىشنى توختاتمايدىغانلىقىنى بايان قىلدى.

خىتاي دائىرىلىرىنىڭ نۆۋەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ بەختىيار ياشاۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدىغان تۈرلۈك تەشۋىقاتلىرىنى ھەسسىلەپ ئاشۇرۇۋاتقانلىقى ۋە كۈچەيتىۋاتقانلىقى دىققەت تارتماقتا. گۈلچېھرە تەييارلىدى. قازاقىستان ۋەتەندىشى تۇرسۇنئەلى بەگدۆلەت ئۆتكەن ئايدىكى ئۇيغۇر ئېلىگە قارىتا تۇغقان يوقلاش زىيارىتى داۋامىدا خىتاي ساقچىلىرىنىڭ پاراكەندىچىلىكىگە ئۇچرىغان ۋە پاسپورتى تارتىۋېلىنغان. ئۇ نەق مەيداننى سىنغا ئېلىپ، ئەھۋالنى قازاقىستاندا ياشاۋاتقان قىزىغا مەلۇم قىلغان. رادىيومىز بۇ ئۇچۇرلارغا ئاساسەن نىلقىغا تېلېفون قىلىپ، ۋەقەنى دەلىللىگەن ۋە خەلقئاراغا ئاشكارىلىغان ئىدى. بۈگۈن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان تۇرسۇنئەلى ئاخباراتنىڭ كۈچى بىلەن خىتاي تەرەپ ئۇنىڭغا پاسپورتىنى قايتۇرۇپ بېرىپلا قالماستىن، بەلكى سالغان ئاۋارىچىلىقلىرى ئۈچۈن ئۆزىدىن قايتا-قايتا ئەپۇ سورىغانلىقىنى ئاشكارىلىدى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئۇيغۇر ئېلىنىڭ نىلقا ناھىيەسىدە خىتاي ساقچىلىرىنىڭ ئاۋارىگەرچىلىكىگە ئۇچرىغان قازاقىستان پۇقراسى تۇرسۇنئەلى بەگدۆلەت بىر ئايلىق تۇغقان يوقلاش زىيارىتىنى مۇشۇ ئاينىڭ ئون بىرىنچى كۈنى ئاخىرلاشتۇرۇپ، قازاقىستانغا ئامان ئېسەن قايتىپ كەلگەن. ئۇ بۈگۈن رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، نىلقىدىكى ۋاقتىدا ئۇچرىغان ئاۋارىگەرچىلىكىنىڭ يەنە بىر قىسىم تەپسىلاتى،

ئۇنىڭ دېيىشىچە، ئۇ پاسپورتىنىڭ تارتىۋېلىنغانلىقى ۋە ساقچىلارنىڭ ئۆزىنى سوراقخانىدا تۆمۈر ئورۇندۇققا ئولتۇرغۇزۇپ، جىنايەتچى قاتارىدا مۇئامىلە قىلغانلىقىنى قازاقىستاندىكى قىزىغا ۋىدېئو ئارقىلىق يەتكۈزگەن ۋە بۇ ئەھۋال تېلېفون زىيارەتلىرىمىز ئارقىلىق دەلىللىنىپ خەلقئاراغا ئاشكارىلانغاندىن كېيىن خىتاي تەرەپنىڭ پوزىتسىيەسىدە بۇرۇلۇش خاراكتېرلىك ئۆزگىرىش يۈز بەرگەن. مۇئامىلىسى ئۆزگىرىپتۇ، كېيىن يۇمشاپتۇ. شۇ قانچە كۈندىكىن ئۆزگەردى شۇ. ول مەن مانا ۋىدېئونى تارقاتىۋېتتىمغۇ قازاقىستانغا. ھا ئىنستاگرام تارقاتقاندىن كېيىن بوشىدىغۇ بۇلار. شوندا ئۈچ كۈن ۋاقتى غۇ.
دەسلەپتە ئۇنىڭ قازاقىستان پۇقرالىقىنى كۆزگە ئىلمىغان ۋە پاسپورتىنى تارتىۋالغان خىتاي ساقچىلىرى ئۇنىڭغا پاسپورتىنى قايتۇرۇپ بېرىدىغانلىقىنى ئېيتقان. بىر ساقچى يولداشنى سو مېن.
دەسلەپتە ئۇنى ئون يىل بۇرۇنقى قاتناش ۋەقەسى ئۈچۈن ئون سەككىز مىڭ يۈەن تۆلەم تۆلەشكە قىستىغان ساقچىلار ئارىدىن ئۈچ كۈن ئۆتكەندە مەزكۇر قاتناش دېلوسىنىڭ يېپىلغانلىقىنى بىلدۈرگەن

دەسلەپتە ئۇنى سىلكىپ ۋە دۈشكەلەپ، ھەتتا قولىنى ئارقىسىغا باغلاپ، تۆمۈر ئورۇندۇققا ئولتۇرغۇزغان ساقچىلار ئاقىۋەتتە ئۇنىڭغا دوستلۇق ۋە ھەمكارلىق ھەققىدە تەكلىپ-تەۋسىيەلەردە بولغان ۋە ئىككى دوست دۆلەت پۇقرالىرىغا خاس ئۆزئارا يۈز خاتىرە قىلىشنى تەلەپ قىلغان. مىنا قىتاي مەملەكەتى، قازاقستان مەملەكەتتىڭ دوستىغىن ئويلاپ ئەندى ئېكى ئەلگە نېغىلماڭىز، جامانداماڭىز، تۇرا تۈسىنىڭىز، بىز سىزدىڭ جۇمىسىڭىزدى جاقسى ئىستەپ جولغا سالامىز، ئې بۇدان كېيىن ئېمىن-ئېركىن كېلىپ كېلىپ تۇراسىز، دېدى غوي ئولار.

بىر ئۈستىدىكى باشلىقلىرى بولىدۇ شۇنداقمۇ
تۇرسۇنئەلى بەگدۆلەت بولسا ئەھۋالنى خەلقئاراغا ئاشكارىلاشقا خىتاي تەرەپنىڭ سەۋەب بولغانلىقىنى ۋە پاسپورتى قولىغا تەگمىگەن تەقدىردە ئەھۋالنى خەلقئاراغا ئاشكارىلاشنى توختاتمايدىغانلىقىنى ئېيتقان ئۇ باشتىن ئاخىر مۇستەقىل قازاقىستان دۆلىتىنىڭ پۇقراسىغا خاس دادىل ۋە كەسكىن پوزىتسىيەدە بولغان ساقچىلار ھەددىدىن ئاشقاندا ئۇمۇ قوپال سۆزلەر بىلەن ساقچىلارنىڭ دەككىسىنى بەرگەن.

قازاق باسشىلار ئوتىردى قىتاي باسشىلارى ئېكىسى ئوتىرىپ دۆڭگەلەك ئۇستولدىڭ ئۈستىندە ئاشۇنداق گەپ قىلدى تۇرسۇنئەلى بۇ ماجىرادا ئۆزىنىڭ باشتىن ئاخىر قەتئىي پوزىتسىيەدە بولۇشى ئارقىلىق ئۆزىنىڭ كىشىلىك قەدىر قىممىتىنى قوغداپلا قالماستىن خىتاي ساقچىلىرىغا ھەددىنى بىلدۈرۈپ قويغانلىقى ۋە بۇنىڭدىكى قازاقىستانلىق زىيارەتچىلەر يولۇقىدىغان قىيىنچىلىقلارنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا تىرىشىپ باققانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ

دوستلىرى ۋە سەپداشلىرى ئۇنىڭ ئىلمىي ئەمگىكى ۋە شەرقىي تۈركىستان داۋاسى ئۈچۈن قىلغان خىزمەتلىرىنى ئەسلەپ، ئۇنىڭ تۆھپىلىرىگە يۇقىرى باھا بەرگەن پائالىيەت ھەققىدىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىلەر. تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر زىيالىيلىرى جەم بولۇپ، مەرھۇم دوكتور پەرھات قۇربان تەڭرىتاغلىنى خاتىرىلىدى. تونۇلغان ئۇيغۇر زىيالىيسى دوكتور پەرھات قۇربان تەڭرىتاغلىنىڭ ۋاپاتىنىڭ قىرىق كۈنلۈكى مۇناسىۋىتى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن خاتىرىلەش مۇراسىمىدا سۆز قىلغان ئۇنىڭ ساۋاقداشلىرى ۋە دوستلىرىدىن بىرى پروفېسسور دوكتور ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى، پەرھات قۇربان مېنىڭلا ئەمەس بەلكى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ دوستى ئىدى، ئۇنىڭ ئۇيغۇر مىللىي داۋاسىنى سەنئەت ئارقىلىق تونۇشتۇرۇشتا تۆھپىسى ناھايىتى چوڭ دەپ باھا بەردى. تۈركىيەنىڭ ھەمەن ھەمەن پۈتۈن يەرلىرىگە باردى. ئارقىدىن تۈركىيە تۈگەندىكىن ياۋروپاغا باردى. شۇ فولكلور ئۆمىكىنى باشلاپ ياۋروپاغا ئەنگلترەگە باردى، ئالمانىيەگە باردى ۋە مۇشۇ جەرياندا نۇرغۇن پائالىيەتلەرنى ئېلىپ باردى ۋە ئۇيغۇر مىللىتىنى، ئۇيغۇر سەنئىتىنى، ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى تونۇشتۇردى ۋە مۇشۇ ئارقىلىق يەنە ئۇيغۇر داۋاسىنىمۇ ھەم تۈركىيەگە ھەم دۇنياغا ياۋروپادىكى خەلقلەرگە تونۇتتى. تۆھپىسى ناھايىتى چوڭ. بۇ سەنئەت بىلەن تونۇشتۇرغان، ھېلىقى داۋانى سەنئەت بىلەن قىلايلى دېگەن بىر ئىدىيە بىلەن قىلدى. چۈنكى سەنئەت بىر ئەۋرەنسەل تىل ۋە ئۇنىڭ مىللىتى يوق سەنئەتنىڭ. نەگە بارسىڭىز ھەممە ئادەم ئاڭلىيالايدىغان بىر تىل. ئاشۇ تىل بىلەن داۋا قىلغان بىر ئادەم ھەمدە. شۇڭا دوكتور پەرھات قۇرباننىڭ مىللىي داۋامىزدىكى ھەسسىسى ناھايىتى چوڭ. ئۇ بۇ سۆزلەرنى ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ۋەقپىسى تەرىپىدىن بىرىنجى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى ئىستانبۇلدا ئۇيۇشتۇرۇلغان دوكتور پەرھات قۇربان تەڭرىتاغلىنى خاتىرىلەش ۋە ئىش ئىزلىرىنى ئەسلەش مۇراسىمىدا قىلغان ئىدى خاتىرىلەش مۇراسىمىغا مەرھۇمنىڭ ئائىلە ئەزالىرى دوستلىرى ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ رەھبەر ۋە ئەزالىرى جامائەت ۋەكىللىرى بولۇپ كۆپ ساندا كىشى قاتناشتى ئەگە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى پروفېسسور ئالىمجان ئىنايەت مۇراسىمدا مەخسۇس پەرھات قۇربان تەڭرىتاغلى بىلەن بىرگە ئۆتكەن كۈنلىرىنى ئەسلەش بىلەن ئۇنىڭ ھايات يوللىرى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي، سىياسىي دەۋاسى يولىدىكى پائالىيەتلىرى ۋە باشقىلار ھەققىدە ئەتراپلىق توختالدى. مەلۇم بولغاندەك، بۇنىڭدىن قىرىق كۈن مۇقەددەم ئەزىز دوستىمىز

مۇھىم كىتابلارنى يازغانلىقىنى، بۇ كىتابلىرىدا تۈركىيە دۆلەت ئەربابلىرى ۋە خەلقنىڭ خىتاينىڭ يالغان تەشۋىقاتلىرىغا ئالدىنىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن خىتاينىڭ ھەقىقىي ماھىيىتىنى تونۇشتۇرۇش ئۈچۈن ئاشۇ كىتابلارنى يازغانلىقىنى تەكىتلىدى. مۇراسىم خەتمە قۇرئان قىلىش بىلەن باشلانغان بولۇپ، كېيىن ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ باش كاتىپى ئابدۇلھەمىد قاراخان ئېچىلىش سۆزى قىلىپ، مەرھۇم پەرھات قۇربان تەڭرىتاغلىنىڭ ھاياتىنى قىسقىچە تونۇشتۇرۇپ ئۆتتى. دوكتور پەرھات قۇربان تەڭرىتاغلى ئەپەندى ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ۋە ۋەقپىنىڭ كۈچىيىشىگە زور تۆھپە قوشقان. ئۇنىڭ ۋاپاتىنىڭكى ئۇيغۇر دەۋاسى ئۈچۈن ۋە بىزنىڭ مىللىي كۈرىشىمىز ئۈچۈن ناھايىتى زور بىر يوقىتىش بولدى. ئاخىرىدا مەرھۇمنىڭكى ياتقان يېرىنىڭ جەننەت بولۇشىنى ۋە گۇناھلىرىنىڭكى كەچۈرۈم قىلىنىشىنى تىلەيمىز. كېيىن مەرھۇمنىڭ قىزى تۈركىيەدە تونۇلغان مۇزىكانت. گۈلدىيار تەڭرىتاغلى سۆز قىلىپ دادىسىنىڭ ھاياتى توغرىسىدا توختالدى ئۇ مەرھۇم دادىسىنىڭ بەك تىرىشچان بىر مىنۇتمۇ ۋاقتىنى بىكار ئۆتكۈزمەيدىغان كىشى ئىكەنلىكىنى قىممەتلىك ئەسەرلەرنى يېزىپ قالدۇرۇپ كەتكەنلىكىنى ئۆزلىرىنىڭمۇ سەنئەت بىلىم ساھەسىدە دادىسىنىڭ ئىزىدىن مېڭىشقا

پەرھات قۇربان تەڭرىتاغلى ھاياتىنىڭ ئاخىرقى يىللىرىدا يەنى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلدىن يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى يەتتىنچى ئايغىچە ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ۋەقپىسىنىڭ رەئىسى ھەمدە ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى سەككىزىنچى دېكابىرغىچە ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ تارمىقىدىكى خىتاي تەتقىقاتى ئىنستىتۇتىنىڭ مۇدىرى بولۇپ ۋەزىپە ئۆتىگەن ئۇ بۇ جەرياندا خىتاي ۋە ئۇيغۇرلار مەسىلىسى بويىچە بىرقانچە قېتىم ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى تەشكىللىگەن شۇنىڭدەك ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ تەرەققىياتى ئۈچۈنمۇ كۆرۈنەرلىك رول ئوينىغان ئىدى. ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ۋەقپىسىنىڭ رەئىسى دوكتور مەغپىرەت كامال خانىم سۆز قىلىپ، پەرھات قۇربان تەڭرىتاغلىنىڭ ھايات ئىش ئىزلىرىنى تونۇشتۇرۇش بىلەن بىللە، ئۇنىڭ ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىگە رەئىس بولۇپ ۋەزىپە ئۆتەش جەريانىدا قوشقان تۆھپىلىرىنى يۇقىرى باھالاپ ۋە خىزمەتلىرىنى بىرمۇ بىر تەكىتلەپ ئۆتتى. پۈتۈن بۇ ئەمگەكلىرى بىلەن پەرھات قۇربان ئاكىمىز خىتاينىڭ كۆزىگە مىخ بولۇپ قادالغان بىر زىيالىيتى. يەنە بىرسى ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىگە رەئىس بولغاندىن كېيىن ناھايىتى جەسۇرلۇق بىلەن بەزى يېڭىلىقلارنى ئېلىپ كەلدى. بىزنىڭكى ئەجدادىمىزنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى، بىزنىڭ يولىمىزنىڭ قايسى تەرەپتە بولۇشى كېرەكلىكىنى بىزگە كۆرسىتىپ بەردى. ئەلۋەتتە بىز چاغداش بىر دۇنيادا ياشاۋاتىمىز ئۆزىمىزنىڭ ھەم ئەنئەنىمىزنى قوغداپ قېلىشىمىز كېرەك ھەم مۇشۇ دۇنياغا لايىق ئادەملەردىن بولۇشىمىز كېرەك بۇمۇ ئاكادېمىيەگە پەرھات ئاكىنىڭكى ئېلىپ كەلگەن يېڭىلىقلىرىدىن بىرسى خاتىرىلەش مۇراسىمىغا پەقەت ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇرلارلا ئەمەس بەلكى تۈركىيەنىڭ باشقا شەھەرلىرىدە تۇرۇشلۇق بىر قىسىم ئۇيغۇر زىيالىيلىرى مەرھۇمنىڭ دوستلىرى ۋە جامائەت ۋەكىللىرىمۇ قاتناشتى ئەنە شۇلارنىڭ بىرى ئەنقەرە ئۇنىۋېرسىتېتى پروفېسسورى ئەركىن ئەمەت بولۇپ، ئۇ ئەنقەرەدىن مەخسۇس بۇ پائالىيەتكە كېلىپ قاتنىشىپ، مەرھۇم بىلەن ياش ۋاقىتلىرى ۋە كېيىنكى ۋاقىتلىرىدىكى بىللە ئۆتكەن خاتىرە سۈرەتلىرىنى بىرمۇ بىر كۆرسىتىش ئارقىلىق مەرھۇمنىڭ ھاياتى ۋە ئىش ئىزلىرى، ئىدىيەسى، ئوي پىكىرلىرى توغرىسىدا ئەتراپلىق ۋە تەسىرلىك مەلۇمات بەردى. ئۇ سۆزىدە مەرھۇم پەرھات قۇربان تەڭرىتاغلىنىڭ ئۇيغۇر سەنئىتى ئارقىلىق تۈركىيە خەلقىگە ئۇيغۇرلارنى ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى، شۇنداقلا ئۇيغۇر دەۋاسىنى تونۇشتۇرۇشتا زور تۆھپە قوشقانلىقىنى تەكىتلىدى. ئايالى دوكتور گۈلزادەم بىلەن خىتايدا ۋە چەت ئەلدە سەنئەت ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى تونۇتۇشقا زور تۆھپە قوشتى. بۇ يۈزلەرچە كونفرانس، مىڭلارچە يىغىن ئاچقاندىنمۇ بەك تەسىرلىك. بۇنى بىلىسىز، سەنئەت ناھايىتى چوڭ خىزمەت قىلىدۇ. ئىككىنچىسى، ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ۋەقپىسى رەئىسى، ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى باش كاتىپى بولۇپ، سايلانغاندىن كېيىن نۇرغۇن پائالىيەتلىرىنى ئۇيۇشتۇرۇش بىلەن بىرلىكتە بەش كىتاب يازدى. كىتابلىرىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان رەزىل سىياسەتلىرىنىڭ ماھىيىتىنى ئېچىپ بەردى. خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىگە ياراتقان يامان غەرىزىنى، كېڭەيمىچىلىك سىياسىتىنى پاش قىلدى. مەرھۇم دوكتور پەرھات قۇربان تەڭرىتاغلى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئىككىنچى يىلى قەشقەردە تۇغۇلغان. باشلانغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپنى قەشقەردە ئوقۇغان بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى ۋە سەكسەن تۆتىنچى يىللىرى بېيجىڭدىكى مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۇيغۇر تىلى ۋە ئەدەبىياتى كەسپى بويىچە تەربىيە ئالغان بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللارنىڭ ئاخىرىدا تۈركىيەگە كېلىپ ماگىستىرلىق ۋە دوكتورلۇق ئۇنۋانى ئۈچۈن ئوقۇغان ئۇ ئۇيغۇر مەدەنىيەت تارىخى ۋە خىتاي ھەم ئۇنىڭ سىياسەتلىرى جۈملىدىن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان سىياسەتلىرىگە ئائىت دىسسېرتاتسىيە، ئىلمىي كىتابلار ۋە كۆپلىگەن ماقالىلەرنى يېزىپ ئېلان قىلغان. پەرھات قۇربان تەڭرىتاغلىنىڭ ئاساسلىق ئەسەرلىرى، خىتاينىڭ غەربىي رايون نەزەرىيەسى، خىتاينىڭ تۈركىستان ۋە تۈركىيە سىياسىتى، خىتايدىن ئاشكارىلانغان لاگېر ھۆججەتلىرى، قاراقاش تىزىملىكى، يېڭى خىتاي جاھانگىرلىكىگە قارشى ئىنقىلابتىن بارلىققا كەلگەن يېڭى جاھانگىر كۈچ، خىتاي چۈشى، خىتاينىڭ بىر بەلباغ ۋە بىر يول قۇرۇلۇشى ۋە تۈرك دۇنياسى ۋە خىتاينىڭ ئاق تاشلىق كىتابىغا قارشى تەييارلىغان كۆك تاشلىق كىتاب قاتارلىقلاردۇر. پەرھات قۇربان تەڭرىتاغلى ھەتتا ئۇيغۇرلار ئارىسىدا تۇنجى بولۇپ تۈركىيە پارلامېنتىغا ئەزا بولۇش ئۈچۈن ئۆز نامزاتلىقىنى كۆرسىتىپ سايلام پائالىيەتلىرى ئېلىپ بارغانىدى. پەرھات قۇربان تەڭرىتاغلى ئەپەندى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ سەككىزىنچى كۈنى كېسەللىك سەۋەبىدىن ئىستانبۇلدا ئاتمىش بىر يېشىدا ۋاپات بولغان بولۇپ، ئۇنىڭ ۋاپاتى چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر جامائىتىنى چوڭقۇر قايغۇغا سالدى. بۇ پروگراممىنى ئىستانبۇلدىن ئارسلان تاش تەييارلىدى. يىگىرمە ئىككىنچى يانۋار كۈنى خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىنى ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسىنىڭ قىرىق بەشىنچى نۆۋەتلىك يىغىنى جەنۋەدە باشلاندى. بۇ كۈنى يەنە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشىدا شىۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى تەشكىللىگەن خىتايغا قارشى نارازىلىق نامايىشى ئېلىپ بېرىلغان. شۇنداقلا بۇ كۈنى يەنە خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى پاش قىلىدىغان رەسىم كۆرگەزمىسىمۇ ئېچىلغان. نۆۋەتتە دىققىتىڭلار شۋېتسارىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ھەبىبۇللا ئىزچىنىڭ يىغىن مەيدانىدىن بېرىلگەن مەلۇماتىدا بولسۇن. يىگىرمە ئىككىنچى يانۋار جەنۋەدىكى BDT باش شتابىدا خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىنى ئومۇميۈزلۈك كۆزدىن كەچۈرۈش يەر شارىۋى قەرەللىك تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسىنىڭ قىرىق بەشىنچى نۆۋەتلىك يىغىنى رەسمىي باشلاندى. يىگىرمە ئىككىنچى يانۋار ئەتىگەندىن باشلاپ BDTنىڭ جەنۋەدىكى باش شتابى ئالدىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلەن شۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى تەشكىللىگەن خىتاي قارشى نارازىلىق نامايىشلىرى باشلاندى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە BDT باش شتابى ئالدىدىكى مەيداندا شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىكى تۇتقۇنلارنىڭ رەسىملىرىنى ئاساس قىلغان ۋە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن چوڭ ئىككى رەسىم كۆرگەزمىسىمۇ ئۆتكۈزۈلۈشكە باشلىدى. يىگىرمە ئىككىنچى يانۋار چۈشتىن بۇرۇنقى BDTدا ئۆتكۈزۈلگەن ئوچۇق يىغىندا ئالدى بىلەن تىبەت تەشكىلاتلىرى ۋە باشقا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ دوكلاتى سۇنۇلغان. بۇ يىغىندا سۆز قىلغان كەي مۈللەر ئەپەندى خىتاينىڭ تىبەت، ئۇيغۇر ۋە موڭغۇل خەلقلىرىگە ئېلىپ بېرىۋاتقان باستۇرۇش سىياسىتىنى ئوپئوچۇق ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ كۆرسەتكەن. بۇ يىغىندا سۆز قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى خىتاينىڭ تەتۈر تەشۋىقاتى ۋە بۇنىڭ BDTغا كۆرسەتكەن تەسىرى ھەققىدە نۇقتىلىق توختالغان. ئۇ بۈگۈنكى BDTنىڭ يىغىن مەيدانىدىمۇ خىتاينىڭ تەشۋىقات ۋاراقلىرىنى تارقىتىشتىن چېكىنمىگەنلىكىنى ئالاھىدە تىلغا ئالغان. ئۇ سۆزىنىڭ داۋامىدا خىتاينىڭ دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن خىتايپەرەس ياكى خىتايغا مايىل كىشىلەرنى ۋە ئاتالمىش خىتايشۇناسلارنى تېپىپ، ئۇلارنى خىتاينى زىيارەت قىلىشقا تەشكىللەۋاتقانلىقى، ئۇلارنىڭ ئېغىزى ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ جىنايىتىنى يوشۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى، شەرقىي تۈركىستاندىكى مىليونلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ تۈرمە لاگېرلارغا، ئۇلارنىڭ پەرزەنتلىرىنىڭ ئائىلىسىدىن مەجبۇرىي ئايرىلىپ، مېڭە يۇيۇشنى ئاساسلىق نىشان قىلغان ياتاقلىق مەكتەپلەرگە بەنت قىلىنغانلىقىنى، بۇ ئەھۋالنىڭ ئۇيغۇر ۋە تىبەت خەلقىنىڭ ئورتاق تەقدىرى بولۇپ قالغانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتكەن. بۇ قېتىم جەنۋەدىكى BDT باش شتابىدا ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان يىغىنغا ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى رۆشەن ئابباس، ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ دىرېكتورى ئابدۇلھاكىم ئىدرىس، ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ئادۋوكات رەيھان ئەسەت ۋە سوفىي رىچاردسون خانىم قاتارلىق كىشىلەرمۇ ئالاھىدە تەكلىپ بىلەن قاتناشقان. نەق مەيداندىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى رۆشەن ئابباس خانىم بۇ قېتىمقى بې دې تې باش شتابىدا ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان يىغىننىڭ ئاساسلىق مەقسىتى،

ئالدىدا يەنە بىر قېتىم خەلقئاراغا كۆرسىتىش. بۈگۈن جەنۋەدە يېغىۋاتقان قاتتىق يامغۇرغا قارىماي، BDT باش شتابى ئالدىدىكى مەيداندا ئۇيغۇر، تىبەت، موڭغۇل ۋە فالۇنگوڭ مۇرىتلىرىنىڭ خىتايغا قارشى نامايىشى داۋام قىلدى. بىز BDT ئالدىدىكى مەيدانغا

خىتايغا بېسىم قىلغان. ئەمدى بۇ قېتىم تۆتىنچى قېتىملىقى بار. شۇنىڭغا بۇنىڭ ئەھمىيىتى بەك مۇھىم. شۇنىڭغا بۇ مۇناسىۋەت بىلەن خىتايمۇ بىر قانچە ئايلاردىن ھەتتا يىللاردىن بۇيان بۇ يىغىنغا تەييارلىق قىلىۋاتىدۇ. بىزمۇ بىر ھەتتا ئۆتكەن يىلدىن باشلاپ تەييارلىق قىلىۋاتىمىز. ئەمدى بۇ دۇمباق ئەتە يېرىلىدۇ. ئەتە رەسمىي خىتاي بۇ يەردە جاۋابكارلىق تارتىدۇ. دۆلەتلەر خىتايدىن سوئاللارنى سورايدۇ. بىزمۇ ئۇ يىغىندا بولىمىز ۋە ئوخشاش ۋاقىتتا مۇشۇ يەردە تىبەتلىكلەر ئۇيغۇرلار BDTنىڭ ئالدىدا كەڭ كۆلەملىك بىر نامايىش ئۆتكۈزىمىز. دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاينىڭ BDT ئورگانلىرىغا قىلغان كۈچلۈك بېسىمى، شۇنداقلا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ ۋەكىللىرىنى تېررورچى دەپ شىكايەت قىلىشى سەۋەبىدىن مۇشۇ بىر ھەپتە ئىچىدە دولقۇن ئەيسا ۋە روشەن ئابباس قاتارلىقلارنىڭ جەنۋەدىكى BDT باش شتابىغا كىرىش رۇخسىتى تەكرار تەكرار بىكار قىلىنغان ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى غەربتىكى دېموكراتىك دۆلەتلەرنىڭ كۈچلۈك ئېتىرازى ۋە ئارىلىشىشى بىلەن ئۇلارنىڭ BDT باش شتابىغا كىرىش قەغىزى قايتا تەستىقلانغان بىر ھەپتىدىن ئىلگىرى بۇ كىرىش رۇخسىتى قوبۇل قىلىندى دەپ بىزگە ئالاقە ئۇچۇر كەلدى. ئەمما ئارىدىن بىر كۈن ئۆتكەندىن كېيىن كىرىش رۇخسىتىنىڭ توڭلىتىپ قويۇلغانلىقىنى، تەكشۈرۈلۈۋاتقانلىقىنى ھەققىدە بىر خەۋەر كەلدى. بىز يەنە قايتا ئالاقە قىلدۇق، گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىگىمۇ ئالاقە قىلدۇق، باشقا ئامېرىكا ۋە باشقا دۇنيادىكى بىزنىڭ مەسىلىمىزنى ياخشى بىلگەن دۆلەتلەرنىڭ ئەلچىخانىلىرىدىكىلەرنىمۇ خەۋەردار قىلدۇق. تەكرار قوبۇل قىلىنغانلىق ھەققىدە ئۇچۇر كەلدى، ئەمما بىر كۈندىن كېيىن يەنە تەكرار توڭلىتىپ قويغانلىق ئۇچۇر كەلدى. شۇنىڭغا ئوخشايدىغان كەينى-كەينىدىن بۇ كىرىش نېمىمىزنىڭ

چىقىرىدۇ شوئار توۋلايدۇ دەپ ناھايىتى شىكايەت قىلغان بۇ بۇ پروگراممىنى شۋېتسارىيەدىن ھەبىبۇللا ئىزچى تەييارلىدى يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراممىلىرىنى ئاڭلىدىڭلار كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار